ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງ SBS ລາວ ຈົ່ງຊອກຟັງເລື່ອງດີໆ ຢູ່ທີ່ sbs.com.au ຂີດທັບລາວ ຮຽນຈົບແຕ່ບໍ່ມີວຽກເຮັດ ນີ້ແມ່ນບັນຫາທີ່ໜັກໜ່ວງຢູ່ ນັກຮຽນນັກສຶກສາຂັ້ນມະຫາວິທະຍາໄລ ທີ່ຫວັງຈະຮຽນຈົບໃນປີນີ້ ແມ່ນວ່າແຜນການຂອ ງພວກເຂົາເຈົ້າຖືກລົບກວນໂດຍໂຄວິດ-19 ໜັງສືລາຍງານໃໝ່ອັນໜຶ່ງບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຜົນສະທ້ອນໃນດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມຍ້ອນໂຄວິດ-19 ຖືກຄາດຄະເນວ່າຈະແຕະຕ້ອງຜູ້ໜຸ່ມນ້ອຍໃນປະເທດອົດສະຕຣ າລີໃນຂ້າງໜ້ານີ້ ແມ່ນຄົນໃນຂັ້ນ ໃນຂັ້ນອາຍຸລະຫວ່າງ 15 ຫາ 24 ປີ ເດດດີ ຄຣິສຕຽນໂຕ ອາຍຸ 24 ປີ ທີ່ຮຽນເອົາປະລິນຍາຂັ້ນມາສເຕີ ໃນການກໍ່ສ້າງ ແລະ ຈັດການ ຄື Construction and Management ມາຫຼາຍປີແລ້ວ ຢູ່ໃນມະຫາວິທະຍາໄລ Melbourne University ໃນນະຄອນແມລເບີນ ປະເທດອົດສະເຕຣເລຍ ຜູ້ກ່ຽວຈະຮຽນຈົບໃນເດືອນໜ້າ ກໍລະກະດາ ປີນີ້ 2020 ແຕ່ໂຄວິດ-19 ຂັດຂວາງແຜນການນັ້ນຢູ່ ຄຣິສຕຽນໂຕບໍ່ໝັ້ນຈິດໝັ້ນໃຈກັບພິທີກ່ຽວກັບການຮຽນຈົບນັ້ນຈະມີຂຶ້ນ ຫຼື ບໍ່ ແລະ ສິ່ງໜຶ່ງອີກທີ່ບໍ່ແນ່ນອນ

if uh ດັ່ງເຫັນ ໃນພິທີຮຽນຈົບ ເຮົາຄາດຄະເນວ່າພໍ່ແມ່ຂອງເຮົາຈະມາຮ່ວມ ແຕ່ຕາມທີ່ເຫັນໄດ້ ພໍ່ແມ່ຂອງທ່ານຢູ່ໃນຕ່າງປະເທດ ທ່ານບໍ່ຮູ້ວ່າຫຍັງຈະເກີດຂຶ້ນໃນສອງສາມເດືອນຂ້າງໜ້ານີ້ ດ້ວຍນີ້ ທ່ານເດົາ ວ່າທ່ານໂອເຄ ແຕ່ທ່ານຄິດວ່າ ຖ້າຫາກວ່າພິທີຮຽນຈົບ ຫາກຖືກເລື່ອນໄປຈົນກວ່າທ້າຍປີນີ້ ແມ່ນຈະດີທີ່ສຸດ ມັນແປວ່າພໍ່ແມ່ຂອງທ່ານຈະສາມາດມາຮ່ວມນຳ ໃນປະເທດອົດສະເຕຣເລຍ ນັກສຶກສາເຖິງຫຼາຍ ກວ່າ 340,000 ຄົນ ຮຽນຈົບໃນແຕ່ລະຟ້າລະປີ ໂດຍມີນັກສຶກສາຕ່າງປະເທດເຖິງຫຼາຍກວ່າໜຶ່ງສ່ວນສາມ ຮຽນຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລໃນປະເທດນີ້ ທ່ານຄຣິສຕຽນໂຕ ເວົ້າວ່າ ທ່ານເຊື່ອວ່າມີວຽກເຮັດຢູ່ໃນອຸດສາຫະ ກຳກໍ່ສ້າງ

now with the pandemic ກະທັ້ງທີ່ວ່າບໍ່ມີໂຄວິດ-19 ສຳລັບພວກທ່ານທີ່ເປັນນັກຮຽນຕ່າງປະເທດ ມັນເປັນການທ້າທາຍຢູ່ແລ້ວສຳລັບພວກທ່ານໃນການຊອກວຽກ ບັດນີ້ມີວິກິດໂຄວິດ-19 ມັນແຮ່ງເປັນການທ້າທາຍຕື່ມ ແອນກັສ ແມັ ກລາດີ ນັກສຶກສາດ້ານໂທລະມະນາຄົມຢູ່ທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລ Monash University ໃນແມລເບີນ ປະເທດອົດສະເຕຣເລຍ ຫວັງຈະມີວຽກເຮັດກ່ອນວິກິດໂຄວິດ-19

ການຮຽນຈົບຂອງທ່ານຖືກດັນຄືນຫຼັງ ທ່ານສາມາດເຫັນຫຼັກສູດອື່ນໃສ່ ເພື່ອຈະຈົບໃນກາງປີນີ້ ແຕ່ມັນຈະບໍ່ມີວຽກເຮັດໃນກາງປີນີ້ ໂດຍນີ້ ຄວາມແນະນຳທີ່ພວກທ່ານໄດ້ຮັບແມ່ນວ່າ ມັນຈະເປັນການດີ ທີ່ພວກ ເຮົາຈະຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລຕື່ມອີກ 6 ເດືອນ ເພາະຕະຫຼາດວຽກເຮັດງານທຳຄວນດີກວ່າຫຼາຍໃນ 6 ເດືອນຂ້າງໜ້າ ແຕ່ກະທັ່ງທີ່ມີໂຄງການການຮຽນຈົບຫຼາຍອັນ ທ່ານໄດ້ຮ້ອງຂໍເອົາວຽກຈາກການໂຄສະ ນາ ທຸກຢ່າງມີແຕ່ປິດລົງ ພວກເຂົາເຈົ້າສົ່ງອີເມວມາ ພວກເຂົາເຈົ້າຈະບໍ່ດຳເນີນໂຄງການການຮຽນຈົບໃດໆ ຈົນກວ່າຈະແຈ້ງບອກຕື່ມອີກ ໂດຍນີ້ ພວກເຂົາເຈົ້າບໍ່ເຮັດຕາມລະບົບການທັງໝົດຂອງພວກເ ຂົາເຈົ້າ ທ່ານຊອກເບິ່ງ ການໂຄສະນາແບບນັ້ນ ຂະແໜງການຄ້າ ແຕ່ຈາກສິ່ງທີ່ທ່ານສາມາດເວົ້າແມ່ນວ່າ ມັນພຽງແຕ່ບໍ່ມີວຽກຫຍັງສຳລັບຂັ້ນຕ່ຳເຂົ້າໃໝ່ ໜັງສືລາຍງານໃໝ່ອັນໜຶ່ງບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຄົນຜູ້ໜຸ່ມນ້ອ ຍປະເຊີນກັບຜົນກະແທກອັນໜັກໜ່ວງ ສຳລັບເປັນເວລາຫຼາຍປີ ໃສ່ໂອກາດການຈະມີວຽກ ຖ້າຫາກວ່າບໍ່ມີພຶດຕິການຂຶ້ນໃນທັນທີທັນໃດ ໃນໄລຍະ 6 ເດືອນຂ້າງໜ້ານີ້ ກ່ອນໜ້າທີ່ໂຄວິດ-19 ເກີດຂຶ້ນ ຈຳນວນຜູ້ໜຸ່ມ ນ້ອຍໃນປະເທດອົດສະຕຣາລີທີ່ວ່າງງານມີເຖິງ 11.5 ເປີເຊັນ ນີ້ແມ່ນຫຼາຍກວ່າພົນລະເມືອງທົ່ວໄປເຖິງສອງເທົ່າ ຕົວເລກນັ້ນກະໂດດຂຶ້ນໄປເປັນ 13.8 ເປີເຊັນ ໃນເດືອນເມສາປີ 2020 ໂດຍທີ່ຄົນໃນຂັ້ນອາຍຸ 15-24 ປີ ຕົກ ເປັນ 35 ເປີເຊັນ ຂອງຈຳນວນຄົນເກືອບຫົກແສນຄົນ ທີ່ສູນເສຍວຽກເຮັດງານທຳໃນເດືອນເມສາປີ 2020

It has mental health impacts.
ຄົນຜູ້ໜຸ່ມນ້ອຍທີ່ປະສົບການໜ້ອຍ ຫຼື ບໍ່ມີການປະສົບການ ທີ່ກ້າວເຂົ້າສູ່ຕະຫຼາດແຮງງານໃນໄລຍະວິກິດໂຄວິດ-19 ເປັນຄົນທີ່ມີຄວາມອ່ອນແອໂດຍສະເພາະ ວ່າຊັ້ນ ທ່ານເວົ້າວ່າ ລັດຖະບານອົດສະເຕຣເລຍຄ ວນພິຈາລະນາເບິ່ງພຶດຕິການຈຳນວນໜຶ່ງ ເຊັ່ນ ຕິດຕາມເບິ່ງ ແລະ ພັດທະນາໂຄງການຕ່າງໆ ເພື່ອຄ້ຳຈູນຊາວໜຸ່ມ ບໍລິສັດ 2.0 ໃນ Melbourne Australia

ວຽກເຮັດງານທຳ ພາຍຫຼັງການຮຽນຈົບແລ້ວ ເມື່ອທີ່ບໍ່ມີການໃຫ້ເງິນຄ້ຳຈູນ ແມ່ນວ່າທ່ານ Scott Morrison ເວົ້າວ່າ ທ່ານຢາກເຫັນການໃຊ້ສອຍເງິນຄຳ 1,500 ລ້ານໂດລາ ດີຂຶ້ນຕື່ມ ທີ່ຖືກມອບໃຫ້ແກ່ລັດຕ່າງໆ ໃນແຕ່ລະປີ ນີ້ແ ມ່ນໃຫ້ພາຍໃຕ້ National Skills and Workforce Agreement ຄືຂໍ້ຕົກລົງກັນກ່ຽວກັບຄວາມຊຳນິຊຳນານແຫ່ງຊາດ ແລະ ກຳລັງແຮງງານ

ຍານາງຄິດວ່າ ຄວາມຕ້ອງການນັ້ນຈະທະວີຂຶ້ນເທົ່ານັ້ນ Brotherhood of St. Lawrence ນັ້ນ ມີຊາວໜຸ່ມເຂົ້າຮ່ວມເຖິງ 71 ເປີເຊັນໃນການສຶກສາ ແລະ ວຽກສຳລັບ 26 ສັບປະດາ ແຕ່ໂຄງການ Job Active ສຳລັບຄົນທີ່ເຕັມກະສຽນ ມີຄົນ 40 ເປີເຊັນ ເຂົ້າຮ່ວມ ຍານາງ Sally James ກໍເວົ້າວ່າ
You've got the training sector there who are actually developing the courses that ensure that they actually meet business needs and also build the capabilities for young people to move into those job opportunities unless you're doing that you're getting a new hit around campaign and work you know how often do we hear employers saying we're still hearing it today even during covid there's some job opportunities here but where are the young people or they could turn up they're not ready so unless you've got